تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سائىتىمىز بويىچە ئۇيغۇرلار ۋە خىتاي ۋەزىيىتىگە ئائىت مەلۇماتلارنى ئاڭلايسىلەر تۆۋەندە دىققىتىڭلار پروگراممىمىزنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى كومىتېتى يىگىرمە يەتتىنچى ئىيۇل كۈنى خەلقئارا ئولىمپىك كومىتېتى بىلەن ھەمكارلاشقان ئامېرىكىدا تۇرۇشلۇق شىركەتلەرنىڭ ۋەكىللىرى بىلەن گۇۋاھلىق ئاڭلاش يىغىنى ئاچتى مەزكۇر يىغىندا ئاشۇ شىركەتلەرنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقان دۆلەت بىلەن بولغان ھەمكارلىقتا ئىقتىسادىي مەنپەئەت بىلەن شىركەت ئىناۋەت مەسىلىسى قىزىق نۇقتا بولدى تۆۋەندە بۇ ھەقتە ئۆز مۇخبىرىمىز نۇرىمان ئىشلىگەن تەپسىلىي خەۋەر دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى كومىتېتى يىگىرمە يەتتىنچى ئىيۇل كۈنى خەلقئارا ئولىمپىك مۇسابىقىسىنىڭ قوللىغۇچى شىركەتلىرى بىلەن تور يىغىنى ئاچتى

ئۇ مۇنداق دېدى.
نۆۋەتتىكى ئەھۋال بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئالتىنچى يىلدىكى بېرلىندىنمۇ ناچار، چۈنكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھازىرنىڭ ئۆزىدە ئېلىپ بېرىلماقتا.

there is strong domestic op- opposition to their government's handling of the uh, of the COVID crisis. Now, this cloud um, is significant enough that t- Toyota, perhaps the best known Japanese company in the world, pulled its Olympic TV ads to stop its brand image

كۆزەتكۈچىلەر بۇ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ھەر خىل يوللار بىلەن توختىتىش ھەر قايسى پارتىيەلەر بىرلىكتە ھەرىكەت قىلىدىغان ئورتاق مەسىلىگە ئايلانغانلىقىنىڭ ئىپادىسى دەپ قارىغان ئەي بىي سىي ئاگېنتلىقىنىڭ يىگىرمە يەتتىنچى ئىيۇلدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە فلورىدا شتاتىدىن سايلانغان ئاۋام پالاتا ئەزاسى مايكىل ۋولتىس تۇنجى قېتىم بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىنى تولۇق بايقۇت قىلىش تەشەببۇسىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ رەئىسى نانسى پېلوسى خانىم بولسا بۇ يىلنىڭ بېشىدا بۇ مۇسابىقىنى دىپلوماتىك بايقۇت قىلىش تەشەببۇسىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى مەزكۇر يىغىنغا قاتناشقان شىركەتلەرنىڭ بىلدۈرگەن ئىپادىلىرى ھەققىدە كېيىنكى پروگراممىمىزدا تەپسىلىي مەلۇمات بېرىمىز ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى يىگىرمە يەتتىنچى ئىيۇل قانۇن چىقىرىش ئارقىلىق ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق بېيجىڭ ئولىمپىك مۇسابىقىسىغا قارىتا دىپلوماتىك بايقۇت ئېلان قىلىش يولىدا مۇھىم بىر قەدەم باسقان مەلۇم بولۇشىچە ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ خامچوت كومىتېتى يىگىرمە يەتتىنچى ئىيۇل بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىغا ئامېرىكا ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىنىڭ قاتنىشىنى چەكلەش توغرىسىدىكى بىر قانۇن تۈزىتىش كىرگۈزۈش ماددىسىنى مۇزاكىرىگە قويغان تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىندىن بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئاڭلايسىلەر.
ئامېرىكىنىڭ بايدىن ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىنى بايقۇت قىلىش، قىلماسلىق توغرىسىدا تېخى ئېنىق بىر قارارغا كەلمىگەن بىر پەيتتە، ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ ئىككى ئەزاسى قانۇن لايىھەسىگە تۈزىتىش كىرگۈزۈش ماددىسى سۇنۇپ، قىشلىق ئولىمپىكنى بايقۇت قىلىشنى تەلەپ قىلغان. مەلۇم بولۇشىچە مەزكۇر قانۇنغا تۈزىتىش كىرگۈزۈش ماددىسى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق پائالىيەت خامچوت قانۇنىغا كىرگۈزۈلگەن بۇ ماددىنى جۇمھۇرىيەتچى ئاۋام پالاتا ئەزاسى مايكل ۋولتس بىلەن دېموكراتىك ئاۋام پالاتا ئەزاسى تام مالىنوۋىسكى سۇنغان بولۇپ ئۇلار خىتاي ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىۋاتقان ئەھۋالدا ھۆكۈمەتنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىغا دىپلوماتىك بايقۇت ئېلان قىلىشنى تەلەپ قىلغان مەلۇم بولۇشىچە ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق خامچوت قانۇنىغا كىرگۈزۈلگەن بۇ ماددا يىگىرمە يەتتىنچى ئىيۇل ئاۋام پالاتاسىنىڭ راسچوت كومىتېتىدا مۇزاكىرىگە قويۇلغان ئاۋام پالاتا ئەزاسى مايكل ۋولتىسنىڭ قارىشىچە ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلغان خىتايدەك بىر دۆلەتكە قانداق قىلىپ ئۆزىنىڭ تەنتەربىيەچىلىرىنى ئەۋەتىشى ۋە ئامېرىكا بايرىقىنى لەپىلدىتىشى مۇمكىن بولىدىكەن.
ئۇ خەلقئارا ئولىمپىك كومىتېتىنىڭ بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىكىنى باشقا دۆلەتكە يۆتكەش نىيىتىنىڭ يوقلۇقى، بۇنىڭ بىلەن ئۇنى بايقۇت قىلىشقا ئۆتكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ، دۇنياۋى يۇقۇمنى يوشۇرۇپ، ژۇرنالىست ۋە دوختۇرلارنى قولغا ئالغان ئىككى مىليون ئادەم ئۆلگەن، خەلقئارانىڭ كوروناۋىرۇسنى تەكشۈرۈشىگە يول قويمىغان بىر دۆلەتكە بىز قانداق قىلىپ تەنتەربىيەچىلىرىمىزنى ئەۋەتەلەيمىز ۋە ئامېرىكا بايرىقىنى لەپىلدىتەلەيمىز؟ بىز سۆزلەۋاتقان ھازىرنىڭ ئۆزىدە خىتاينىڭ غەربىدىكى ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىلىۋاتقانلىقىغا غايەت زور دەلىللىرىمىز بار، دېگەن. مايكل ۋولتىس ئامېرىكا تاراتقۇلىرىغا يېقىندا قىلغان بۇ ھەقتىكى سۆزىدە يەنە خىتاينىڭ بۇنىڭ بىلەن قانمىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى يەنە جازا لاگېرلىرىغا يوللىغان قۇل ئەمگىكىگە سالغان ئۇيغۇر ئاياللىرىغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇغماس قىلىش ھەرىكىتى ئېلىپ بارغان بې بې سىنىڭ ئۇلارغا كەڭ كۆلەمدە باسقۇنچىلىق قىلىش قىيىن قىستاق ئېلىپ بېرىلغانلىقىنى ئاشكارىلىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئەگەر مايكل ۋولتىس بىلەن تام مالىنوۋىسكىنىڭ قانۇن تۈزىتىش ماددىسى ماقۇللانسا ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ مەبلەغ ئاجرىتىپ ئامېرىكا ھۆكۈمەت خادىملىرىنىڭ ياكى ئەمەلدارلىرىنىڭ بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىغا قاتنىشىشىنى پۇل بىلەن تەمىنلىشى چەكلىنىدۇ. گەرچە بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىكى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ قاتتىق بېسىمىغا دۇچ كەلگەن بولسىمۇ، بىراق خەلقئارا ئولىمپىيا كومىتېتى ئۆزىنىڭ قارارىدا ئىزچىل چىڭ تۇرۇپ كەلمەكتە. مەزكۇر خەلقئارا تەنتەربىيە تەشكىلاتى يىگىرمە يەتتىنچى ئىيۇل رادىيومىز مۇخبىرىنىڭ بۇ ھەقتىكى سوئالىغا ئۇزۇن بىر يازما بايانات ئەۋەتىپ، بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىكىنى باشقا ئەلگە يۆتكەشنى رەت قىلغان. ئۇنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە قىشلىق ئولىمپىكنى باشقا ئەلگە يۆتكەش پىكرىنىڭ رېئال مۇمكىنچىلىكى يوق ئىكەن باياناتتا ئولىمپىك مۇسابىقىسىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىغا ئاز قالغاندا مۇسابىقىنى باشقا بىر شەھەرگە يۆتكەشنىڭ ساھىبخان دۆلەت كىم بولۇشىدىن قەتئىينەزەر رېئال مۇمكىنچىلىكى يوق بۇ جەھەتتىكى توختاملار مۇسابىقە ئورنى بېكىتىلگەن ۋاقىتتا يەنى تەخمىنەن يەتتە يىل ئاۋۋال ئىمزالىنىپ بولغان بولۇپ بۇنىڭدا ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ قانۇنىي ۋە ئادا قىلىش مەجبۇرىيىتى بار دېيىلگەن خەلقئارا ئولىمپىك كومىتېتى باياناتىدا يەنە ئۆزىنىڭ ئولىمپىك نىزامنامىسىدىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئەخلاق ئۆلچەملىرىدە چىڭ تۇرىدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن بولسىمۇ بىراق يەنىلا بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك مەسىلىسىدىكى پوزىتسىيەسىنى ئاقلاپ ئولىمپىكنىڭ سىياسىي بىتەرەپلىكىنى تەكىتلىگەن باياناتتا مۇنداق دېگەن ئولىمپىك مۇسابىقىسىغا قاتنىشىشنىڭ كۆپ خىللىشىشىنى نەزەردە تۇتقاندا خەلقئارا ئولىمپىك كومىتېتى يەر شارىدىكى بارلىق سىياسىي مەسىلىلەردە بىتەرەپ تۇرۇشى كېرەك ئولىمپىك مۇسابىقىسىنىڭ بىر مەملىكەتلىك ئولىمپىك كومىتېتىغا ساھىبخانلىق قىلىشقا بېرىلىشى خەلقئارا ئولىمپىك كومىتېتى شۇ دۆلەتنىڭ سىياسىي قۇرۇلمىسى ئىجتىمائىي ئەھۋالى ياكى كىشىلىك ھوقۇق ئۆلچىمىگە قارىتا پوزىتسىيە تۇتقانلىقىنى بىلدۈرمەيدۇ بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىكىنى بايقۇت قىلىش چاقىرىقى نوقۇل ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرىنىڭلا پىكرى ئەمەس بۇ مەسىلىدە خەلقئارادىكى نوپۇزلۇق كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىمۇ بايقۇت قىلىشنى تەلەپ قىلىپ كەلگەن كىشىلىك ھوقۇق كۆزىتىش تەشكىلاتى بايقۇت قىلىشنى قوللايدىغان ئەنە شۇنداق تەشكىلاتلارنىڭ بىرىدۇر مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ خىتاي ئىشلىرى تەتقىقاتچىسى ۋاڭ ياچيۇنىڭ ئېيتىشىچە قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىغا ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىنى ئەۋەتىش خىتاي ھۆكۈمىتىنى قانۇنلاشتۇرۇپ بېرىدىكەن ۋاڭ ياچيۇ يىگىرمە يەتتىنچى ئىيۇل بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى بىز دىپلوماتىك بايقۇت قىلىشنى قوللايمىز ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىغا دىپلومات ياكى ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىنى ئەۋەتىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنى قانۇنلۇق قىلىپ بېرىشنىڭ ھېچقانداق سەۋەبى يوق ۋاڭ ياچيۇنىڭ ئېيتىشىچە خەلقئارا شىركەتلەر خەلقئارالىق داڭلىق شەخسلەر داۋاملىق خىتاي بىلەن ھەمكارلاشسا بۇ ئۇلارنىڭ ئىناۋىتىنى تۆكىدىكەن ئۇ، بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىغا ھۆددىگەرلىك قىلغان شىركەتلەر، خەلقئارالىق ئەزىز مېھمانلار ۋە داڭلىق شەخسلەر شۇنى بىلىشى كېرەك، ئەگەر ئۇلار ئىنسانلىققا قارشى جىنايەت سادىر قىلىۋاتقان بىر ھۆكۈمەت بىلەن داۋاملىق ھەمكارلاشسا، بۇ ئۇلارنىڭ داڭلىق ماركىلىرىغا ۋە شەخسىي ئىناۋىتىگە دەخلى يەتكۈزىدۇ، دېدى. مايكل ۋالتىزنىڭ قانۇنغا تۈزىتىش كىرگۈزۈش ماددىسىدا ھەر قانداق بىر ئاتچوت قانۇنىدا ئاجرىتىلغان ياكى باشقا ھەر قانداق شەكىلدە ئاجرىتىلغان پۇلنى ھەر قانداق بىر ئامېرىكا ئەمەلدارى ياكى ئەمەلدارلارنىڭ خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىدە ئۆتكۈزۈلىدىغان ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىغا قاتنىشىشى ئۈچۈن ئاجرىتىشقا بولمايدۇ دېيىلگەن مايكل ۋولتىزنىڭ ئېيتىشىچە بۇ قانۇن ماددىسى ئامېرىكىنىڭ بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىغا ۋەكىللەر ئۆمىكى ئەۋەتىشىگە قاتتىق تەسىر قىلىدىكەن بىراق بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ بۇنىڭدا قانداق قارارغا كەلگەنلىكى ھازىرغا قەدەر ئېنىق ئەمەس ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى بۇ يىل تۆتىنچى ئايدا ئامېرىكىنىڭ قىشلىق ئولىمپىكنى بايقۇت قىلىش قىلماسلىقنى تېخى ئويلاشمىغانلىقىنى ئېيتقانىدى بۇ ئاينىڭ باشلىرىدا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى باياناتچىسى نېد پرايس ئامېرىكىنىڭ ئىتتىپاقداشلىرى، شېرىكلىرى ۋە كارخانا ساھەسى بىلەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىغا ئورتاق پوزىتسىيە تۇتۇشنى يېقىندا مەسلىھەتلىشىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن.
ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئىيۇل مىسىر ھەربىي ۋە بىخەتەرلىك خادىملىرىنىڭ مىسىردا ئۇيغۇرلارنى نىشان قىلىپ تۇيۇقسىز تۇتقۇن باشلىغان. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئىيۇل مىسىر ھەربىي ۋە بىخەتەرلىك خادىملىرىنىڭ مىسىردا ئۇيغۇرلارنى نىشان قىلىپ تۇيۇقسىز تۇتقۇن باشلىغان ئەينى ۋاقىتتا ئىككى يۈز ئەتراپىدا ئۇيغۇرنىڭ تۇتقۇن قىلىنىپ ئۇلارنىڭ خىتاي بىخەتەرلىك خادىملىرى تەرىپىدىن سوراق قىلىنغانلىقى ئۇلاردىن ئون ئالتە ياكى ئۇنىڭدىن كۆپىنىڭ سېنتەبىردە خىتايغا مەخپىي قايتۇرۇلغانلىقى قاتارلىق تەپسىلاتلار بۇ ۋەقەنىڭ خىتاي ۋە مىسىر ھۆكۈمەت دائىرىلىرىنىڭ پىلانلىغان سۇيىقەستى ئىكەنلىكىنى ئاشكارىلىغانىدى ۋەقەگە تۆت يىل بولغان بولسىمۇ مىسىر تۇتقۇنى قالدۇرغان ئىزتىراپ ۋە ئازابلار ھېچ يېنىكلىمىدى دەيدۇ مىسىر ۋەقەسى شاھىتلىرى تۆۋەندە بۇ خەۋەر تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە تەييارلىغان پىروگراممىدىن ئاڭلايلى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مىسىر دائىرىلىرى بىلەن ھەمكارلىشىپ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى يازدا مىسىردىكى ئۇيغۇرلارغا قارىتا رەسمىي تۇتقۇن باشلاشتىن خېلى بۇرۇنلا ئۇنىڭ مىسىردا ئۇيغۇرلار سانىنىڭ بارغانچە كۆپىيىۋاتقانلىقىدىن ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقى ئىپادىلەنگەن ئىدى. خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون بەش، ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىللىرىلا بىر قىسىم ئوقۇغۇچىلارنى ئۇلارنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ئارقىلىق قايتىپ كېلىشكە زورلاپ، قورقۇتۇش ۋە باشقا چارىلەرنى ئىشلىتىپ نۇرغۇنلىرىنى خىتايغا قايتۇرۇپ كەتكەن. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى تۆتىنچى ئىيۇل مىسىردا تۇرۇۋاتقان بەش مىڭ ئەتراپىدا ئۇيغۇر بىر كېچىدىلا ئۆزلىرىنىڭ جىنايەت گۇماندارلىرىغا ئايلىنىپ قېلىشىنى، زەنجىر كىشەنلەر بىلەن تۈرمىلەرگە تاشلىنىپ مىسىر ۋە خىتاي ساقچىلىرىنىڭ زوراۋانلىقلىرىغا قىيناپ سوراق قىلىشىدەك ۋەھشىيلىكلەرگە ئۇچرىشىنى خىيالىغىمۇ كەلتۈرۈپ باقمىغان ئىدى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئۈچىنچى ئىيۇل كېچە تۇتقۇن قىلىنغان ۋە سېنتەبىردە تۇرا تۈرمىسىدىن ئازاد قىلىنغان ئىسمىنى ئاشكارىلاشنى خالىمىغان سابىق تۇتقۇنلاردىن ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى ئەينى ۋاقىتتا ئۆزىنىڭ سوراق جەريانىدا خىتاي تەمىنلەپ بەرگەن تىزىملىكنى كۆرگەنلىكىنى ئېيتتى. ۋاقتىدا ئەزھەرنىڭ بىر ئوقۇغۇچىسى ئىدىڭىز شۇنداققۇ.
ھە ھەدە شۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى يەتتىنچى ئاينىڭ ئۈچىنچى كۈنى ئاخشام سائەت شۇ مەن سەككىزىنچى كەنتتە تۇردۇم يەتتىنچى كەنتكە كەپقالدىم مەن ئىش چىقىپ قېلىپ ماشىنا نورمال ساقچى ماشىنىسى ئەمەس ئىستىخبارات ماشىنىسىدا تۇتۇپ ئەمدى.

سەن ئۇيغۇرمۇ؟ دەپ سوئال سورىدى. قولىدا ئەڭ ئاز مېنىڭ بىلىشىمچە ئوتتۇز قىرىق ياكى بىرەر يۈزگە يېقىن ئادەمنىڭكى ماتېرىيالى بار. ۋاراق. ۋاراقنىڭ تۆپە تەرىپىدە كىچىك بىر سۇڭلۇق ئىككى سۇڭلۇق يا ئۈچ سۇڭلۇق رەسىم بار بىر تال. ئۇنىڭ ئاستىدا ئۇنىڭغا ھېلىقى، ھىزبى تۈركىستانى شەرقىيە،

ئاندىن كېيىن يېشىل، سېرىق بەلگىلەرنى سىزىپ ئەكەپتۇ. ئاندىن كېيىن ئون ئالتە بالىنى ئايرىم ئەچىقىپ كەتتى. قالغان سەككىز بالىنى ئايرىپ قېلىپ، ئۇلارنى ئايرىم بىر كارىمغا، كامېرغا سولىدى. قىزىل سىزىق سىزىلغان بالىلار ئون ئالتە. بۇلار كەسكىن ھېيتنىڭ بىرىنچى كۈنى كېچە سائەت ئۈچ بىلەن بۇلارنىڭ بېشىغا قارا

ئاتا-ئانىسى مەشھۇر بولۇپ قالغان مىسىردا ئۇزۇن تۇرغانلار دەپ. ئارىسىدا بەك ئۇزۇن تۇرغانلارمۇ بار. تېخى چىقىپ مىسىرغا بىرەر يىل بولمىغان ياكى بىرەر يېرىم يىل بولغان بالىلارمۇ باركەن. ئەمدى قويۇپ بېرىلگەنلەرنىڭ ئىچىدە ئورتاقلىق نېمە؟ نېمە سەۋەبتىن قويۇپ بېرىلدىڭلار دەپ ئويلايسىز؟ ئەزھەرنىڭكى ئىقامىتى، ئاندىن كېيىن مەكتەپنىڭ ئوقۇغۇچىلىق كىنىشكىسى بولغان دەپ ئويلايمەن، لېكىن ئۇنداق نەرسە يوقلارمۇ يەنە بار. تەڭ تاماق ئېتىپ يەپ، بىللە ئوقۇپ، بىللە ئويناپ قالغان ساۋاقداش بالىلار، بەك يېقىن دوستلىرىم بار ئىدى.

زادى نېمە جىنايەت بىلەن قامالغانلىقى نائېنىق بولغان ئوتتۇز بىرىنچى ئاۋغۇست كۈنى ئەللىك كىشى ياتقان كامېردىن ئېلىپ كېتىلىپ خىتايغا قايتۇرۇلغان ئون ئالتە ئوقۇغۇچىدىن باشقا يەنە بىر قانچە ئۇيغۇرمۇ شۇ مەزگىلدە تۇتقۇن قىلىنغانچە ھازىرغىچە خەۋىرى يوق غايىب ئون يەتتىنچى ئىيۇل مىسىر نوۋەيبى دېڭىز پورتىدا تۇتۇپ قېلىنغاندىن كېيىن ئىز دېرىكى بولمايۋاتقان ئەل ئەزھەر ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچىسى مۇختەر روزى ئەنە شۇلارنىڭ بىرى ئەينى ۋاقىتتا مۇختەر روزىنىڭ ئايالى مەريەم مۇھەممەد ئىككىلىسى ئەل-ئەزھەر ئۇنىۋېرسىتېتى قارىمىقىدىكى ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ قانۇنلۇق ئوقۇغۇچىلىرى بولۇپ، مىسىردا تۇرۇشلۇق بارلىق رەسمىيەتلىرى تولۇق ئىكەن. تۇتقۇن باشلانغاندا مەريەم ئىككى بالىسىنى ئېلىپ مىسىر چېگرىسىدىن ئوڭۇشلۇق ئۆتۈپ ئىستانبۇلغا كەلگەن. ئارقىدىنلا يولغا چىقماقچى بولغان يولدىشى مۇختەر روزى بولسا غايىب بولغان. توي قىلىپ، ئىككى يىل بولغاندا يولدىشى مۇختەردىن ئايرىلىپ قالغان مەريەم ئېرىنىڭ ئىز دېرىكىنى قىلالماي كېلىۋاتقىنىغا تۆت يىل بولدى.
مېنىڭ ئىسمىم مەريەم مۇھەممەد. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئون ئالتىنچى ئىيۇل مىسىر نوۋەيبى پاراخوت پورتىدا تاموژنا ساقچىلىرى تەرىپىدىن تۇتۇپ قېلىنغان مۇختەر روزىنىڭ ئايالى بولىمەن. ئۇ ۋەقەگىمۇ تۆت يىل ئۆتتى. قارا تۈنلەر. شۇ جەريانلارنى باشتىن كەچۈردۇق. ھازىر تۆت يىلدىن بېرى مەسىلەن، مەن شەخسەن يولدىشىمنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغىنىم يوق. ئۇنىڭ قانداق جىنايەت بىلەن تۇتۇلغانلىقى ۋە نېمە سەۋەبتىن تۇتۇلغانلىقى رەسمىي ھۆججەتلەر بىلەن. تۇتقۇچى تەرەپ ئورگانلارنىڭكى ماڭا بىر رەسمىي ئېنىقلىما قارارنامىسى ۋە ياكى ھۆكۈمنامىسى بەرگىنى يوق ھازىرغا قەدەر. ئەمدى مىسىر دوكلاتىغا كەلسەك، بۇ دوكلاتنىڭ تەييارلىنىشىدا باش بولۇۋاتقان شەرقىي تۈركىستان ئىنسان ھەقلىرى كۆزىتىش جەمئىيىتىنىڭكى مەسئۇلى مەن بىلەن ئالاقىلەشكەن ۋاقىتتا، مۇشۇنداق بىر ئىشنىڭ تۇتۇش قىلغانلىقىنى دېگەن ۋاقىتتا مەن بەك ھاياجانلانغان ھەم خۇش بولغان. مىسىر تەرەپنى قانۇنىي جاۋابكارلىققا تارتىش دېگەندەك بۇنداق ئىشلارغا يول ماڭىمىز دەپ ئوتتۇرىغا چىققان بىرەر تەشكىلات تېخى يوقىدى. شەخسەن ماڭا بەك ئىلھام بولدى. چۈنكى، ئۇنىڭ ئالدىدا بىز ئاياللارمۇ خېلى مېڭىپ باقىمىز، مۇشۇ قانۇنىي يول بىلەن مېڭىپ باقىمىز دېگەن ۋاقتىمىزدا، بىزگە يول كۆرسەتكۈدەك ياكى بىر باشلاپ ئېلىپ ماڭغۇدەك شەخس ياكى ئورگان ئاساسەن يوق ئىدى. شەرقىي تۈركىستان ئىنسان ھەقلىرىنى كۆزىتىش جەمئىيىتىدىكى بارلىق قېرىنداشلارغا، جاپا چەككەن بارلىق قېرىنداشلىرىمغا چىن قەلبىمدىن رەھمەت ئېيتىمەن. ياخشى بىر نەتىجىگە ئېرىشكەي. ئەلۋەتتە بىزمۇ ئائىلىسى پارچىلانغان ھەر بىر ئايال، شەخسەن مەن ئائىلىمىزدىكى جەم بولۇشىدىن ئۈمىد ئۈزمىدۇق، چۈنكى ئۇلار بىر كىبى قانۇنىي جەھەتتىن ۋە ياكى بىر سىياسىي جەھەتتىن ھېچ قانداق بىر جىنايەت ئۆتكۈزگىنى يوق، شۇڭلاشقا ھامان بىر كۈن قويۇپ بېرىلىدۇ دېگەن ئۈمىد بىلەن تۇرۇقلۇق. خىتاينىڭ ئىنسابىغا كېلىش ئەمەس، بەلكى بۇ دۇنيادىكى ئىلاھىي ئادالەت، ھەقىقەت مۇشۇلارغا ئىشەنگەنلىكىمىز ئۈچۈن بولدى دەپ قارىساق بولىدۇ دەيمەن. قىسقا قىلىپ ئېيتقان ۋاقىتتا مۇشۇنداق بىر سىستېمىلىق دوكلاتنىڭ تەييارلىنىشى دەلىللىك قىلىپ، تەپسىلىي ھالدا تەييارلىنىشى ھەقىقەتەن بىر ياخشى باشلىنىش بولدى دەپ قارايمەن.
مىسىر ھۆكۈمىتىنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى يەتتىنچى ئاينىڭ باشلىرىدا ئۇيغۇرلارنى تۇتقۇن قىلىپ، خىتاي ساقچىلىرىغا ياردەملەشكەنلىكىگە دائىر بەزى يېڭى تەپسىلاتلار ئىككى يىلدىن كېيىن فىرانسىيە ئاگېنتلىقى تەرىپىدىن ئاشكارىلانغانىدى. خەۋەردە بىلدۈرۈلۈشىچە تۇتقۇن باشلىنىشتىن بۇرۇن خىتاي بىلەن مىسىر تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش كېلىشىمى ئىمزالىغان خەۋەردە كېلىشىم ئىمزالىنىپ ئۈچ ھەپتىدىن كېيىن تۇتقۇن باشلانغانلىقى تۇتقۇندا مىسىر ھۆكۈمىتى خىتاي ساقچىلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارنى تۇتقۇن قىلىشى سوراق قىلىشى ۋە خىتايغا قايتۇرۇپ كېتىشىگە ھەمكارلاشقانلىقى تەكىتلەنگەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارغا قانداق ۋاسىتىلەر ئارقىلىق قول سېلىۋاتقانلىقى ۋە پاراكەندىچىلىك تۇغدۇرۇۋاتقانلىقى مىسىردىكى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارنىڭ كوللېكتىپ تۇتقۇن قىلىنىشى ھەمدە مەخپىي ھالدا خىتايغا قايتۇرۇلۇشى بىلەن ئەڭ زور دەرىجىدە مەلۇم بولغان ئىدى
خىتاي ھۆكۈمىتى نۆۋەتتە خەلقئارادا كۈچىيىۋاتقان ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىنى بايقۇت قىلىش سادالىرىغا قارشى ئۇيغۇرلار ۋە چەت ئەللىك مۇخبىرلاردىن پايدىلىنىپ بۇ رايوندىكى ئاتالمىش تەرەققىياتنى ۋە خەلقنىڭ قانداقتۇر بەختلىك ياشاۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ تەشۋىق قىلىشقا ئۇرۇنغانلىقى مەلۇم تۆۋەندە بۇ ھەقتە ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز جەۋلان مەلۇمات بېرىدۇ خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى يېقىندا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى جىنايىتىنى ئاقلاش ئۈچۈن ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئەيىبلەشلىرى بۇ ئەسىردىكى ئەڭ چوڭ تۆھمەت دېگەن ئىبارىنى قوللانغان كۆزەتچىلەرنىڭ قارىشىچە بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نۆۋەتتە خەلقئارادا كۈچىيىۋاتقان ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىنى بايقۇت قىلىش سادالىرىغا قارشى بەرگەن ئىنكاسى شۇنداقلا ئۇيغۇرلارغا قاراتقان سىياسىتىنىڭ ئەڭ يۇقىرى تەرەققىيات نۇقتىسى ھېسابلىنىدىكەن يېقىندا سىي ئېن ئېن تورىدا ئېلان قىلىنغان بىر ماقالىدە بىلدۈرۈلۈشىچە خىتاي يەر شارى تېلېۋىزىيە تورى ئۆتكەن ئايدا بىر مۇخبىرنى قەشقەرگە ئەۋەتكەن بولۇپ مۇخبىر ئۇ يەردە نەق مەيدان زىيارىتى ئېلىپ بارغان خۇلاسە سۆزىدە شۇنداق دېيىشكە بولىدۇكى بۇ يەردە ھەرگىز ئىرقىي قىرغىنچىلىق يوق دېگەن ئۇيغۇر رايونى ھازىر خىتاينىڭ دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدىكى تەشۋىقاتىنىڭ ئەڭ مۇھىم نۇقتىسىغا ئايلانغان بولۇپ بۇ رايوندىكى ئاتالمىش تەرەققىياتنى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ بەختلىك ياشاۋاتقانلىقىنى ئېتىراپ قىلمىغان مۇخبىرلارنىڭ بۇ رايونغا بېرىپ زىيارەت قىلىشى ئاساسەن چەكلەنگەن سىياسىي كۆزەتچى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلاردىن پايدىلىنىپ تەشۋىقات ئېلىپ بېرىشىنىڭ مەيلى قايسى مىللەت قايسى دۆلەتتىن بولسۇن خىتاينى چۈشەنمەيدىغان ئىنسانلارنى قايمۇقتۇرۇش رولىنى ئوينايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى ھەر قانداق بىر يالغان ئېيتىۋاتقان ھاكىمىيەت بولۇپمۇ خىتايدەك ئۇيغۇر مىللىتىگە مىللىي قىرغىنچىلىق زۇلۇم ئېلىپ بېرىۋاتقان ھاكىمىيەت، ئەلۋەتتە، ئۆزىنىڭكى يالغىنىغا بولسا ئۈچىنچى تەرەپ ھەم زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلار تەرىپىدىن خىتاينىڭ يالغان تەشۋىقاتىنى مانا دېگەندەك سۇۋاپ بېرىش خىتاي ئۈچۈن پايدىلىق ھەم مەلۇم دەرىجىدە بەزى كىشىلەرنى ھېچقانداق بۇ خىتاينىڭ ماھىيىتىنى چۈشەنمەيدىغانلارنى قايمۇقتۇرۇشتا مەلۇم دەرىجىدە رول ئوينايدۇ. چۈنكى زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇر بولغاندىن كېيىن ئۇيغۇرنىڭ ئاۋازى بىلەن بۇ زۇلۇمنى ئىنكار قىلىش، ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇيغۇرنىڭكى تىرىشچانلىقى بىلەن بۇ زۇلۇمغا قارشى ئۇيغۇرلارنىڭكى، بولۇپمۇ چەت ئەلدىكى ۋە ۋەتەن ئىچىدىكىلەرنىڭكى تىرىشچانلىقى بىلەن دۇنيانى ئويغىتىپ، دۇنيا خىتاينى بۇ زۇلۇم ئۈچۈن ئەيىبلەۋاتىدۇ. بۇنداق ۋاقتىدا خىتاي بولمىغان، ئۇيغۇر بولمىغان ئۈچىنچى تەرەپنىكى، چەت ئەللىكلەرنىڭكى خىتاينىڭ مېلودىيەسىگە تەڭ ماسلىشىپ تەڭكەش قىلىپ بېرىشى ئۇسسۇل ئويناپ بېرىشى ئەلبەتتە بۇمۇ خىتايغا پايدىلىق يەنە ئوخشاشلا بۇ مەسىلە توغرۇلۇق ھېچقانداق بىر چۈشەنچىسى بولمىغان خىتاينى يىراقتىن تونۇپ يەتكەن كىتابلارنى تونۇپ يەتكەن بىر شەخس ئۈچۈن بۇ بىر قايمۇقۇشقا بىر پۇرسەت بولىدۇ خىتاي ھۆكۈمىتى خەلقئارادىن كېلىۋاتقان كۈچلۈك بېسىمنى خىتايغا قارشى كۈچلەرنىڭ تەشۋىقاتىدىن كېلىۋاتقان تەھدىت دەپ بىلگەنلىكى ئۈچۈن بۇنىڭغا قارشى ھالدا ئالاھىدە مۇخبىر نامىدىكى چەت ئەللىكلەرنى ئىشلىتىپلا قالماستىن ئۇيغۇرلارنى بىۋاسىتە ئوتتۇرىغا چىقىرىپ سۆزلىتىش ئارقىلىق بۇ مىللەتكە يۈرگۈزۈۋاتقان ۋەھشىي سىياسىتىنى تەپ تارتماستىن ئاقلاشنى ھەتتا كۆپتۈرۈپ ماختاشنى داۋاملاشتۇرۇپ كەلگەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى لوندون ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى رەھىمە مەخمۇت خانىم خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى ئوتتۇرىغا چىقىرىپ سۆزلىتىشىنىڭ خېلى بۇرۇندىن باشلانغان تەشۋىقات ئۇسۇلى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى ئۆزىمىزنىڭكى ئۇيغۇرلىرىمىزنى مۇشۇنداق سۆزلىتىشتىكى سەۋەبمۇ ئەلۋەتتە ما ئۇيغۇرلار بۇ يېڭى ئەمەس بۇ بۇرۇندىن تارتىپ قىلىۋاتىدۇ بۇرۇندىن تارتىپ يۈەنگە مۇشۇ ئۇيغۇرلارنى ئەكېلىپ ئەشەدە سۆزلىتىپ ماختاپ بۇ ئەمدى خىتاينىڭكى بۇ تەبىئىتىنى دۇنيا ئاساسىي جەھەتتىن تونۇپ بولدى بىلىپ بولدى خەلقلەرمۇ شۇ ئۇنداق بولغاندىكى مېنىڭچە بۇ تەشۋىقاتلىرىنىڭكى كۆپ ئۈنۈمى بولۇشى ناتايىن. ئەمما بۇنىڭغا سەل قارىساق بولمايدۇ. چۈنكى بۇلارنىڭ تەشۋىقاتى كۈچلەنگەنسېرى بىزمۇ ئۆزىمىزنىڭكى مۇشۇ ھازىرقى بولۇۋاتقان، ھازىرغىچىلىك داۋاملىشىۋاتقان خەلقىمىزنىڭكى چېكىۋاتقان زۇلۇمىنى تېخىمۇ كۈچلۈك جەھەتتە توختىماستىن خەلقئارادا ئاڭلىتىشىمىز كېرەك. مەنچە شۇنداق قىلغان ۋاقىتتا خىتاينىڭكى تەشۋىقاتىغا تاقابىل تۇرالايمىز دەپ ئويلايمەن. يېقىندا نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتى تورىدا ئېلان قىلىنغان بىر ماقالىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى غەرب تاراتقۇلىرىغا قارشى تەشۋىقات ئۇرۇشىغا سالغانلىقى، ھەر ساھە، ھەر ياشتىكى ئۇيغۇرلارنى مايك پومپېئوغا ئوخشاش چەت ئەل دىپلوماتلىرى ۋە ھەقىقەتنى ئاشكارىلىغان غەرب تاراتقۇلىرىغا قارشى سۆزلەتكەنلىكى بايان قىلىنغان ۋە بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ۋىدىيولار ئېلان قىلىنغان. نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتى بىلەن پرو پابلىكا شىركىتى بىرلىشىپ ئۈچ مىڭدىن ئارتۇق ۋىدېئونى بىر ئايدىن ئارتۇق تەھلىل قىلىش ئارقىلىق بۇ ۋىدېئولارنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى پىلانلىق ئېلىپ بارغان بىر مەيدان تەشۋىقات ئىكەنلىكىنى بايقىغان بۇ ۋىدىيولاردا گەرچە خىتاي تەشۋىقات ئورگانلىرىنىڭ بەلگىسى بولمىسىمۇ ئەمما ئۇلارنىڭ بۇ ۋىدىيونى ئىشلەشكە ئاستىرتىن قاتناشقانلىقىنى بىلگىلى بولىدىكەن مەسىلەن بۇ ۋىدىيولارنىڭ بەزىلىرى يۇتيۇب قانىلىغا قويۇلغان بولۇپ ئاستىغا ئىنگلىزچە خەتلىك تەرجىمىسى بېرىلگەن بۇ ۋىدىيولاردا خىتايدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار ئۆزلىرىنىڭ زۇلۇمغا ئۇچرىغانلىقىنى ئىنكار قىلغان ھەمدە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر رايونىدا كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى جىنايىتى ئۆتكۈزۈۋاتىدۇ دەپ بايانات بەرگەن چەت ئەللىك دىپلوماتلار ۋە خەلقئارا شىركەتلەرنى ئەيىبلىگەن بۇ تەشۋىقاتلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خەلقئارادىكى پىكىر ئېقىمىغا قارشى ئېلىپ بارغان ۋە ئەڭ كۆپ كۈچ سەرپ قىلغان ھەرىكەتلىرىدىن بىرسى ئىكەن. ئىلشات ھەسەن ئەپەندى بۇ خىل ۋىدىيولار ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى. خىتاي بۇنىڭكى خىتاي ئۈچۈن ئازراق پايدىسىنىڭ بارلىقىنى بىلىدۇ، گەرچە بىزنى ئالدىيالمايدىغانلىقىنى بىلىدۇ. يەنە ئامېرىكىدىكى ھازىرقى خىتاينىڭ ئەپتى-بەشىرىسىنى، ماھىيىتىنى چۈشەنگەن سىياسىيونلار، چۈشەنگەن پارلامېنت ئەزالىرى، چۈشەنگەن مۇتەخەسسىسلەر بۇلارنى ئالدىيالمايدىغانلىقىنى خىتاي بىلىدۇ. ئەمما خىتاينىڭ مەقسىتى بۇلار ئەمەس، بۇ نىشانى. ئاۋۇ خىتاينى يەنە دېگەندەك چۈشەنمەيدىغان، خىتايغا مۈجمەل قاراشلار ياكى خىتاينى يىراقتىن بىلىدىغانلارنى ياكى مانداق دېگەن ۋاقتىدا خىتاينى چۈشەنسىمۇ، بانا ئىزدەۋاتقانلارنى ئۆزىگە قارىتىش ئۈچۈن بۇ خىل ۋىدىيولار ئارقىلىق بۇلارغا بىر ئىسپات بېرىش، بىر بانا بېرىش. مەسىلەن، ئولىمپىك كومىتېتى خەلقئارالىق ئۇلارغا مەسىلەن ئاشۇلارنى كۆرسىتىش ئارقىلىق بۇلارغا بىز خىزمەت ئورۇنلاشتۇرۇۋاتىمىز، مانا بۇلار ئۆزى بەختلىك ياشاۋاتىمىز دەۋاتسا بۇ ئۇيغۇرلار دەيدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن. ئۇلارغا شۇنى كۆرسىتىش، ئۇنىڭدىن كېيىن چەت ئەللىكلەرنىڭكى مانا كۆردۈڭمۇ، مانا بېرىپ ياخشى دەۋاتىدۇ دېگەندىن كېيىن، ھازىرغىچە خەلقئارا ئولىمپىك كومىتېتى ھەر خىل بانالارنى تېپىپ، پىسەنت قىلمايۋاتىدۇ. ئۇ يەنە ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ تەشۋىقات جېڭىدە قانداق رول ئوينىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈرۈپ، مۇنداق دېدى.
خىتاينىڭ بۇ خىل تەشۋىقاتلىرى، ئەلۋەتتە، بىز ئويلايمىز، بۇ يالغانچىلىق ئاقمايدۇ دەپ. خىتاي بىلىدۇ ئۇنىڭكى نىشانى كىمگە قارىتىۋاتقانلىقىنى. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز. خىتايغا ئىشەنمەيدۇ. خەلقئارا دۇنياسى دەپلا بۇنىڭغا سەل قاراشقا ھەرگىز، ھەرگىز بولمايدۇ. ئەمما بىزمۇ ئاجىز ئەمەس. بىزنىڭ ئاجىز ئەمەس يېرىمىز نېمە دېگەن ۋاقتىدا، بىزدە ھەقىقەت بار. بىز تەشۋىقات قىلمايمىز. بىز پەقەت ھەقنى، بىز ئۇچراۋاتقان ناھەقنى، بىز ئۇچراۋاتقان مىللىي قىرغىنچىلىق، زۇلۇمنى دۇنياغا ئەينى ئېچىپ بېرىش. بۇ يەردە بىر نەرسىگە بىز ناھايىتى ھوشيار بولۇشىمىز كېرەك. بىر بولسا بىرنى دېيىشىمىز كېرەك، ئىككى بولسا ئىككىنى. ھەرگىز بىرنى بەش دەپ، كۈچەيتىمەن دەپ ھەقىقەتنى تەشۋىقاتقا ئايلاندۇرۇپ قويماسلىقىمىز كېرەك. چۈنكى بۇنداق تەشۋىقات بىر قېتىملا پاش بولۇپ قالسا، كىشىلەر

يېقىندا بىر ئوبزور ئېلان قىلغان بولۇپ، ئوبزوردا خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن يۈرگۈزۈۋاتقان زۇلۇمى، خوڭكوڭدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى ۋە ئىقتىسادىي قامال سىياسىتىنىڭ پۈتۈن دۇنيادا خىتايغا قارشى ئومۇمىي كەيپىيات قوزغىغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن. بۇلاردىن باشقا يەنە بىر قىسىم ئاسىيا ئەللىرى ۋە ئاۋسترالىيەنىڭ خىتايغا بولغان سەلبىي كۆز قاراشلىرىنىڭ تېخىمۇ يۇقىرىلىقى بايان قىلىنغان ئىكەن. تۆۋەندە گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەم مەلۇمات بېرىدۇ گېرمانىيىلىك پروفېسسور ئالېكساندېر گۆرلاخ يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇل كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى ئىقتىسادىي قامال دۇنيا مىقياسىدا خىتايغا قارشى ئومۇمىي كەيپىيات قوزغىدى ناملىق بىر ئوبزور ئېلان قىلدى ئوبزوردا مەركىزى ۋاشىنگتوندا بولغان پېۋ تەتقىقات مەركىزىنىڭ ئالدىنقى ئاي ئېلان قىلغان راي سىناش نەتىجىسىدىن مىساللار بېرىلىپ خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن يۈرگۈزۈۋاتقان زۇلۇمى خوڭكوڭدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى ۋە ئىقتىسادىي قامال سىياسىتىنىڭ پۈتۈن دۇنيادا خىتايغا قارشى ئومۇمىي كەيپىيات قوزغىغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن پېۋ تەتقىقات مەركىزى ئوتتۇزىنچى ئىيۇن ئېلان قىلغان ئون يەتتە دۆلەتتە ئېلىپ بارغان ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىللىق راي سىناش نەتىجىسىدە مۇنداق سانلىق مەلۇماتلارغا ئورۇن بېرىلگەن خىتايغا سەلبىي كۆز قاراشتا بولغۇچىلارنىڭ سانى ئامېرىكىدا يەتمىش ئالتە پىرسەنتكە كانادادا يەتمىش ئۈچ پىرسەنتكە شىۋېتسىيەدە سەكسەن پىرسەنتكە، گوللاندىيەدە يەتمىش ئىككى پىرسەنتكە، گېرمانىيەدە يەتمىش بىر پىرسەنتكە، بېلگىيەدە ئاتمىش يەتتە پىرسەنتكە، فىرانسىيەدە ئاتمىش ئالتە پىرسەنتكە، ئەنگلىيەدە ئاتمىش ئۈچ پىرسەنتكە، ئىتالىيەدە ئاتمىش پىرسەنتكە، ئىسپانىيەدە ئەللىك يەتتە پىرسەنتكە ۋە گرېتسىيەدە قىرىق ئىككى پىرسەنتكە يېتىپ، ئوتتۇرىچە نىسبىتى ئاتمىش ئالتە پىرسەنت بولغان. يۇقىرىقىلاردىن باشقا، بىر قىسىم ئاسىيا ئەللىرى ۋە ئاۋسترالىيەنىڭ خىتايغا بولغان سەلبىي كۆز قاراشلىرىنىڭ تېخىمۇ يۇقىرىلىقى بايان قىلىنغان. مەسىلەن، ياپونىيەنىڭ سەكسەن سەككىز پىرسەنتكە، ئاۋسترالىيەنىڭ يەتمىش سەككىز پىرسەنتكە، جەنۇبىي كورېيەنىڭ يەتمىش يەتتە پىرسەنتكە، تەيۋەننىڭ ئاتمىش توققۇز پىرسەنتكە، يېڭى زېلاندىيەنىڭ ئاتمىش يەتتە پىرسەنتكە، سىنگاپورنىڭ ئوتتۇز تۆت پىرسەنتكە يېتىپ، ئوتتۇرىچە نىسبىتى يەتمىش ئۈچ پىرسەنت بولغان. ئوبزوردا بۇ سانلىق مەلۇماتلارنىڭ ئىككى مىڭ ئىككىنچى يىلدىكى راي سىناشقا سېلىشتۇرغاندا غايەت زور ئۆزگىرىشنىڭ يۈز بەرگەنلىكىنى ئىسپاتلايدىغانلىقى، بولۇپمۇ ئاخىرقى ئون بەش يىل ئىچىدە دۇنيا جامائىتىنىڭ خىتاي ھاكىمىيىتىگە ۋە شى جىنپىڭغا بولغان ئىشەنچىسىنىڭ بەربات بولغانلىقىنى دەلىللەيدىغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. ئوبزوردا مۇنداق دەيدۇ، پۈتۈن دۇنيادا خىتايغا ئىشەنمەسلىك ۋە ئۇنىڭدىن گۇمانلىنىش كۈچەيمەكتە. دېموكراتىك دۆلەتلەردە سىياسىي تۈزۈلمە بىلەن ئىقتىسادىي ئەركىنلىك بىر گەۋدە سۈپىتىدە ئانالىز قىلىنىدۇ. خوڭكوڭلۇقلار ۋە ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن يۈرگۈزۈلۈۋاتقان باستۇرۇشلاردىن تاشقىرى، خىتاينىڭ ئىقتىسادنى يۈكسەك دەرىجىدە قامال قىلىشى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ باش تېمىسىغا ئايلانماقتا. خىتاينىڭ دۆلەت باشقۇرۇشىدىكى بازار ئىگىلىكىنىڭ ئوبرازى، سىياسىي تۈزۈلمىسى ئەركىن تىجارەتكە كاپالەتلىك قىلىدىغان غەربلىكلەرنىڭ نەزىرىدە بەربات بولماقتا. گېرمانىيەدىكى ۋەزىيەت ئانالىزچىسى ئەنۋەر ئەخمەت ئەپەندى بۇ ھەقتە توختالغاندا، ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى غەرب ئەللىرىنىڭ نۆۋەتتە خىتايغا نىسبەتەن سىياسىي، ئىقتىسادىي چەكلىمىلەرنى بارغانسېرى كۈچەيتىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى.
خىتاينىڭكى زوراۋانلىق سىياسىتىنىڭ دۇنياغا كېڭىيىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن غەرب ئەللىرى كونكرېت تەدبىرلەرنى تۈزۈشكە باشلىدى. يېقىندىن بۇيان غەرب ئەللىرى خىتاينىڭ ئاجىز نۇقتىلىرى بولغان، يەنى يۇقىرى پەن-تېخنىكا جەھەتتە خىتاينى ئىسكەنجىگە ئېلىش، خەلقئارالىق ئېنېرگىيە بىلەن تەمىنلەش بازىرىدا خىتاينى ئىسكەنجىگە ئېلىش، ئاشلىق بىلەن تەمىنلەش ساھەسىدە خىتاينى ئىسكەنجىگە ئېلىش، خىتاي دۆلىتىنى دىپلوماتىيە جەھەتتىن يېتىم قالدۇرۇش، شۇنداقلا خىتاينىڭكى بىر يول، بىر بەلباغ سىياسىتىنىڭكى دۇنيادا كېڭىيىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن كونكرېت تەدبىرلەر تېزدىن ئوتتۇرىغا چىقىۋاتىدۇ. پەقەت ئالدىنقى بىر قانچە كۈننىڭ ئىچىدىلا شەرقىي ياۋروپادا مۇشۇ بىر يول، بىر بەلباغ بويىچە خىتايغا قەرز بولۇپ قالغان، دۆلەتلەرگە ئامېرىكا ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقى نۇرغۇن پۇل ياردەم قىلىش ئارقىلىق خىتاينىڭ قەرزىنى تۆلەپ، خىتاينىڭكى قەرزگە بوغۇش، كېڭەيمىچىلىك ئورىكىگە چۈشۈپ كېتىشنىڭكى ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن بۇلارغا ئىقتىسادىي جەھەتتىن ياردەم قىلىۋاتىدۇ. دېمەك، دۇنيا ھازىر خىتاينىڭكى ماھىيىتىنى تولۇق تونۇپ يەتكەن بىر شارائىتتا خىتاينى چەكلەش، خىتاينى جازالاش، خىتاينى ئىسكەنجىگە ئېلىشتىن ئىبارەت كونكرېت تەدبىرلەر بىلەن ئىنسانىيەتكە ئەپكېلىدىغان بالالىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن تېزدىن تەدبىر قوللىنىپ بۇنى ئىجرا قىلىشقا باشلاۋاتىدۇ.
ئۇ سۆزىدە گېرمانىيەنىڭمۇ بۇ جەھەتتە ئالقىشلاشقا تېگىشلىك ئىجابىي قەدەملەرنى بېسىۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتتى.
گېرمانىيە فېدېرال ھۆكۈمىتى شۇنداقلا ھەر ساھەدىكى دۆلەت ھالقىغان شىركەتلەر، ئىقتىسادىي گۇرۇھلار تەمىنلەش زەنجىرىگە تايىنىپ قالماسلىق، تەدرىجىي ھالدا تېز سۈرئەت بىلەن تەمىنلەش زەنجىرىدىن قۇتۇلۇشقا ھەرىكەت قىلىۋاتىدۇ ھەم جەمئىيەتتە ھۆكۈمەتنىڭ بۇ خىل قارارلىرى ئالقىشقا ئېرىشىۋاتقان بىر شارائىتتا تۇرۇۋاتىمىز.
گېرمانىيەدىكى ئۇيغۇر زىيالىيسى ئابلىمىت تۇرسۇن ئەپەندىمۇ بۇ توغرىسىدا قاراشلىرىنى ئىزھار قىلىپ ئۆتتى.
غەرب دۇنياسى كېچىكىپ بولسىمۇ خىتاينىڭ يامان نىيىتىنى ھەقىقىي چۈشىنىپ يەتتى. بولۇپمۇ غەرب دۇنياسىدىكى دۆلەتلەر ياكى خەلقلەر بولسۇن خىتايغا بولغان كۆز قارىشى پەرقلىق دەرىجىدە ئۆزگەردى دۆلەتلەر بولسا خىتاي بىلەن بولغان تىجارىي ئالاقىسىنى مەلۇم دەرىجىدە كېسىشكە باشلىدى ئاستا ئاستا خىتايغا بولغان باغلىنىپ قېلىش ھالىتىنى يوقىتىشقا قاراپ مېڭىۋاتىدۇ پۇقرالار ئارىسىدا بولسا خىتايغا بولغان كۆز قارىشى پەرقلىق دەرىجىدە ئۆزگەردى بولۇپمۇ كېيىنكى ۋاقىتلاردا خەلق ئارىسىدا ئېلىپ بېرىلغان راي سىناش ئىستاتىستىكىدا يۈزدە ئاتمىش ئالتە پرسەنت خەلقنىڭ خىتايغا ئىشەنمەيدىغانلىقى خىتاينىڭ ساختىپەز ئىكەنلىكى خىتاينىڭ يامان نىيىتىنىڭ بارلىقى كەلگۈسىدە پۈتۈن دۇنيانى قولغا ئالىمەن دۇنيانى مەن باشقۇرىمەن دەيدىغان يامان نىيىتىنىڭ بارلىقىنى خەلق چۈشىنىپ يەتتى گېرمانىيە دولقۇنلىرى رادىيوسى يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇل ئېلان قىلغان سلوۋاكىيە تەيۋەن بىلەن بولغان ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرماقتا ناملىق خەۋەردە بايان قىلىنىشىچە بەزى شەرقىي ۋە ئوتتۇرا ياۋروپا دۆلەتلىرى خىتايدىن بارغانسېرى ئۇزاقلىشىپ تەيۋەن بىلەن ھەمكارلىشىشنىڭ ئەمەلىي قەدەملىرىنى بېسىشقا باشلىغان بۇ يىل توققۇزىنچى ئايدا سلوۋاكىيە ۋەكىللەر ئۆمىكى تەيۋەننى زىيارەت قىلىپ تەيۋەندە ۋاكالەتخانا قۇرىدىكەن ۋە ئىككى تەرەپ ئىقتىسادىي توختاملارنى ئىمزالايدىكەن بۇنىڭدىن ئىلگىرى لىتۋا ۋە چېخىيەمۇ بۇ يىل كۈزگىچە تەيۋەندە ۋاكالەتخانا قۇرىدىغانلىقىنى خىتاينىڭ نارازىلىقلىرىدىن ئەنسىرەپ كەتمەيدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن گېرمانىيىدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى مەلۇم بولۇشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر رايونىدىكى قىرغىنچىلىق سىياسەتلىرىنى تۈركىيىدىكى خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇ ھېسابلىرىدا ئۇيغۇر ئېلى بىلەن مۇناسىۋەتلىك قىسقا ۋىدېئولارنى ئېلان قىلىش ئارقىلىق يوشۇرۇشقا ئۇرۇنۇپ كەلمەكتە ئىكەن كۆزەتكۈچىلەرنىڭ قارىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر مەسىلىسى تۈپەيلى خەلقئارادا داۋاملىق تۆۋەنلەۋاتقان ئوبرازىنى قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن بۇ خىل تەشۋىقات ئۇسۇللىرىدىن پايدىلىنىشقا تىرىشىپ كەلمەكتە ئىكەن تۆۋەندە دىققىتىڭلار، تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئازىغنىڭ مەلۇماتىدا بولسۇن. يېقىندىن بۇيان تۈركىيەدىكى خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇ ھېسابلىرىدا ئۇيغۇر ئېلى بىلەن مۇناسىۋەتلىك قىسقا ۋىدىيولار ئېلان قىلىنىشقا باشلىغان بولۇپ، خىتاي ھۆكۈمىتى رايوندىكى قىرغىنچىلىق سىياسەتلىرىنى بۇ خىل ئۇسۇللار ئارقىلىق يوشۇرۇشقا ئۇرۇنۇپ كەلمەكتە. خىتاينىڭ تۈركىيە تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسى تىۋىتتېر ھېسابى ئارقىلىق شىنجاڭنى يېڭىدىن تونۇش ۋە شىنجاڭدىكى نورمال ئىنسانلارنىڭ ھاياتىنى چۈشىنىش ئۈچۈن ناملىق فىلىملەرنى تارقىتىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان ئىدى. يىگىرمىنچى ئىيۇل كۈنى ئۇيغۇر ئېلىدىكى يەرلىك خەلقلەرنىڭ خىتاي ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا خۇشال-خۇرام ياشاۋاتقانلىقىغا ئائىت تۇنجى ۋىدىيو ئېلان قىلىنغان بولۇپ، يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇل ۋە يىگىرمە يەتتىنچى ئىيۇل كۈنى ئوخشاش مەزمۇندىكى پەرقلىق سۈرەتلىك فىلىملەر خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ تىۋىتتېر ھېسابى ئارقىلىق تارقىتىلغان. كۆزەتكۈچىلەرنىڭ قارىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر مەسىلىسى تۈپەيلى خەلقئارادا داۋاملىق تۆۋەنلەۋاتقان ئوبرازىنى قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن بۇ خىل تەشۋىقات ئۇسۇللىرىدىن پايدىلىنىشقا تىرىشىپ كەلمەكتە. بىراق تورداشلارنىڭ ئىنكاسىغا قارىغاندا، خىتاي دىپلوماتىك ئورگانلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ھاياتىنى خاتىرجەم ۋە خۇشال-خۇرام قىلىپ كۆرسىتىش تىرىشچانلىقىنىڭ دەل ئەكسىچە ئۈنۈم بېرىۋاتقانلىقى مەلۇم. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىل ساختا تەشۋىقاتلىرى تورداشلار تەرىپىدىن قاتتىق. قاتتىق ئەيىبلەنگەن بولۇپ، تورداشلار بىردەك مەجبۇرىي سۈرەتكە ئېلىنغان بۇ خىل سىن كۆرۈنۈشلەرنىڭ رېئاللىقنى يوشۇرۇپ قالالمايدىغانلىقىنى ئېيتىشقان. مىللەت نۆۋەتتە ھەرىكىتىنىڭ باشلامچىلىرىدىن تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىسى جەۋلان شىرمەمەت ئەپەندىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى يەرلىك خەلقلەر يۈرگۈزۈۋاتقان ئېتنىك قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى يوشۇرۇپ قالالمايدىغانلىقىنى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆز ئوبرازىنى قوغداش ئۈچۈن بۇ خىل ساختا ئۇچۇرلارنى تارقىتىۋاتقانلىقىنى، بۇ خىل تەشۋىقاتلارنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بارغانسېرى تۆۋەنلەۋاتقان ئوبرازى ئالدىدا ئەندىشىلىنىۋاتقانلىقىنىڭ سىگنالى دەپ قاراشقا بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
خىتاينىڭكى بۇ تۈركىيەدە خىتايغا قارشى سىگناللار كۈچىيىشكە باشلاپ، تۈركىيەدە خەلقنىڭ خىتايغا قارشى بۇ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا قارشى ئاۋازلار جىق چىققانسېرى خىتايلارمۇ ئۆزىنىڭ نېمە قىلىشىنى بىلەلمەي بارلىق مۇشۇ يەردىكى شۇ تەشۋىقات ۋاسىتىلىرىنى مەبلەغلەرنى سېپ تۇرۇپ ئۆزىنىڭكى پروپاگاندىسىنى قىلىۋاتىدۇ مەيلى تىۋىتتېردا سوتسىيال مېدىيالاردا بولسۇن ئەلچىخانىلىرى مۇشۇ نەرسىنى داۋام قىلىۋاتىدۇ بۇ ئۆزىنىڭكى نەقەدەر تالاش كۈچ ئىكەنلىكىنىڭكى بىر سىگنالى ئەلۋەتتە بىز بۇنىڭ بىلەن بوشاشمايمىز خىتاي بىر تەشۋىقاتنى ئۆزىنى ئاقلاپ تەشۋىق قىلغان بولسا بىز خىتاينىڭكى ھەقىقەتلەر بىلەن خىتاينىڭكى قانچە دەرىجىدە يىرگىنچلىك ئىكەنلىكىنى، مەسىلەن، مېنىڭ ئاپام ھازىرغىچە لاگېردا، مەن ئاپامنىڭكى ھازىر لاگېردا ئىكەنلىكىنى، ئاپامنىڭ بىگۇناھ ئاشۇ زىندانلاردا ئازاب تارتىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىتىۋاتىمەن. باشقا قېرىنداشلىرىمىزمۇ ھەم ئۆزىمىزنىڭكى ئائىلىمىزنىڭ خىتاي فاشىست رېژىمى تەرىپىدىن پارام-پارچە قىلىۋەتكەنلىكىنى ئاشۇ ئوخشىمىغان تىللاردا ئاڭلىتىپ كېلىۋاتىمىز ۋە تۈركىيەدە ئۇيغۇر خەلقى ئاساسىي جەھەتتىن ھەر شەكىلدە بۇنى ئاڭلىتىپ كېلىۋاتىدۇ. بۇنىڭ ئۆزى زاتەن ئەڭ بىر ئىنساننىڭكى ئەڭ ئاساسىي بىر ھەققىنىڭكى خىتاي رېژىمى تەرىپىدىنمۇ تارتىۋېلىنغانلىقىنىڭ بىر دەلىلىنى بىز ئوتتۇرىغا قويۇۋاتىمىز. ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئابدۇلھەمىد قاراخان ئەپەندىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ھاياتىنى خۇشال-خۇرام قىلىپ كۆرسىتىش تىرىشچانلىقىنىڭ مەغلۇپ بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
يېقىنقى كۈنلەردە ئەنقەرەدىكى خىتاي ئەلچىخانىسى، تىۋىتتېر قاتارلىق ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر، قازاق ۋە قىرغىز قاتارلىق يەرلىك مىللەتلەرنىڭكى تۇرمۇشىنىڭ ناھايىتى خاتىرجەم ئىكەنلىكىنى، تۈركىيەدە تەشۋىق قىلىشقا ئۇرۇنۇپ، قىسقا ۋىدىيولارنى ئىشلەپ تارقىتىۋاتىدۇ. خىتاينىڭ بۇ يالغان تەشۋىقاتى تۈركىيەدە ھەرگىزمۇ ئۈنۈملۈك بولمايدۇ. سەۋەبى، تۈرك خەلقى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا سېلىۋاتقان زۇلمىنى خېلى ياخشى بىلىدۇ. خىتاينىڭكى ھارام پۇلى ۋە سوۋغا-سالاملىرى بىلەن ئەقلى ۋە ۋىجدانى بۇلغانمىغان ھەر بىر تۈرك قېرىندىشىمىز بۇ تەتۈر تەشۋىقاتقا ھەرگىز ئىشەنمەيدۇ.
خىتاي ھۆكۈمىتى گەرچە ئۇيغۇرلارنىڭ شادلىق ئىچىدە ياشاۋاتقانلىقىنى، ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنىڭ مەۋجۇت ئەمەسلىكىنى ئېيتىپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ، ئىزچىل خەلقئارالىق ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ رايوندا چەكلىمىسىز خىزمەت قىلىشىغا توسقۇنلۇق قىلىپ كەلمەكتە. يىغىۋېلىش لاگېرى، مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە خالىغانچە تۇتقۇن قىلىش ئەھۋاللىرىنىڭ مۇستەقىل ئاخبارات ۋاسىتىلىرى تەرىپىدىن تەكشۈرۈلۈشىنى رەت قىلماقتا. خىتايدىكى تور ۋىدىيولىرى ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ ھەقىقىي ئەھۋالىنى ئاشكارىلاشتا مۇھىم رول ئويناپ كېلىۋاتقان يىغىۋېلىش لاگېرى شاھىتلىرىدىن زۇمرەت داۋۇت خانىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مەزكۇر مەسىلە ھەققىدىكى كۆز قاراشلىرىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى توغرا مەن ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ۋەتەندىن ئايرىلدىم ۋەتەندىكى چاغدىمۇ بۇنداق تەشۋىقاتلار بولاتتى بۇ تەشۋىقاتلار ھەممىسى خىتاينىڭ يالغان تەشۋىقات ئىكەنلىكىنى ھەممىمىز بىلىمىز بەلكىم بۇ تەشۋىقاتقا ئاۋاز قوشمىغان خەلقىمىز بەلكى شۇلارنىڭ ماسلاشمىدىڭ دېگەن باھانىسى بىلەن لاگېرغا كىرىپ كېتىشى تۇرغانلا گەپ. ئەمدى بۇنىڭغا قانداق تاقابىل تۇرىمىز دېگەندە، بىزمۇ چوقۇم بوش كەلمەسلىكىمىز لازىم. مەن ۋەتەندىن چىققاندىن باشلاپ خىتاينىڭ يەنە بىر يۈزىنى دۇنياغا كۆرسىتىشكە ئۈزلۈكسىز تىرىشىۋاتىمەن. نېمىشقا دېسىڭىز، چۈنكى مەن ھەقىقىي ئەھۋالنى كۆرۈپ كەگۈچى، كۆرگۈچى ھەم بىلگۈچى. شۇڭا بوشاشمىدىم. توختىماي خىتاينىڭ ۋىدېئو ئەپ دېتاللىرىدىن تاسادىپىي تارتىلىپ تورغا يوللىنىپ قالغان شەخسىيلەرنىڭ، يەنى شۇ يەردىكى خەلقنىڭ ۋىدېئولىرىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىپ خىتاينىڭ تەتۈر تەشۋىقاتلىرىنى ئېچىپ تاشلىدىم. توغرا ھازىر ھەممىمىزگە ئاسان ئەمەس. خىتاي ئىشىكنى ئېتىۋېلىپ ئىچىدە ئىش پىشۇرۇپ بۇسىنى سىرتقا چىقارمايۋاتقان مۇشۇ پەيتتە بىزگە مۇشۇنچىلىك ئىسپاتلارنىڭ چىقىشىمۇ ئاسان ئەمەس. ئەمدى دەيدىغىنىم مەن يەنىلا بوشاشمايمەن. توختىمايمەن.
خىتاي ھۆكۈمىتى ھەر خىل تەشۋىقات ئۇسۇللىرىدىن پايدىلىنىپ قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى ئاقلاشقا ئۇرۇنۇپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ، كۆزەتكۈچىلەر مۇستەقىل ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ تىرىشچانلىقى ۋە خەلقئارالىق كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرىنىڭ ئىلمىي دوكلاتلىرى سايىسىدە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنىڭ يوشۇرۇپ قالالايدىغان ۋەزىيەتتىن ھالقىپ كەتكەنلىكىنى بىلدۈرمەكتە. بۇ خەۋەرنى ئىستانبۇلدىن ئازىغ تەييارلىدى.
ئۇيغۇر زىيالىيلىرى ئارىسىدا ئۆزىنىڭ ئۆتكۈر پىكرى ۋە قەلىمى بىلەن تونۇلغان پەرھات تۇرسۇن شۇ ۋاقتىدىلا يەكلەش، چەكلەش ۋە تەھدىتلەرگە باش ئەگمىگەن ئىكەن. تۆۋەندە رادىيومىز ئوبزورچىسى ئابدۇۋەلى ئايۇپنىڭ ئۇيغۇر زىيالىيسى پەرھات تۇرسۇننىڭ قانداقلارچە ئۇيغۇرلارغا دۈشمەن بولۇپ كېتىشىدىكى سەۋەبلەر ھەققىدە يازغان ئەۋلىيانىڭ دۈشمىنى تېمىسىدىكى ئوبزور دىققىتىڭلاردا بولسۇن ئەۋلىيانىڭ دۈشمىنى پەرھات تۇرسۇن مېنىڭ بىلىشىمچە ئۇيغۇردا نوپۇزغا خوش ياقماس پىكىرلىرى بىلەن تونۇلغان بىر شەخس باش ئەگمەس ئۆكتىچى زىيالىي ئىدى ئۇنىڭ خىتاينى بىئارام قىلغانلىقى سەۋەبتىن بىر قانچە قېتىم سوراق قىلىنغانلىقىدىن خەۋىرىم بار ئۇندىن باشقا ئەتراپىدىكى كىشىلەرنى بىئارام قىلىدىغان پىكرىنىڭ داڭقىنىمۇ ئاڭلىغان ئىدىم. شۇ سەۋەبتىنمىكىن ئۇنىڭ ئەسەرلىرى ئۇيغۇرچە مەتبۇئاتلاردا كۆپىنچە چۈشىنىلمەي، ئېلان قىلىنماي، نۆۋەت كۈتۈپ، ساقلاپ قالاتتىكەن. بۇ بىزارلىقنىڭ يۇقىرى چېكى ئەلۋەتتە. يەكلەش، چەكلەش ۋە تەھدىتلەر شۇ ھالغا يەتكەنكى، پەرھات تۇرسۇن ئۆز ئېلىدە تۇرالماي، خىتايدا ئالتە ئاي سەرسان بولغان ئىدى. مەن پەرھات تۇرسۇننىڭ ئۇ قەدەر دۈشمەنلىك بولۇپ كېتىشىدىكى سەۋەبكە بىر قانچە قېتىم شاھىت بولغان ئىدىم. بولۇپمۇ رېئاللىقتىكى ئەۋلىيا دېگەن كىتاب چىققاندا پەرھاتنىڭ پىكرى سەۋەبلىك پەيدا بولغان بىئاراملىق، بىزارلىق ۋە نارازىلىقنى تۇنجى قېتىم ئۆز كۆزۈم بىلەن كۆردۈم. ئۇ كىتابتا ئەۋلىيا دېيىلگەن كىشى قۇربانجان تۈرەك بولۇپ، شۇ يىللاردا مەشھۇر بولغان دىندار كۆرۈنىدىغان بىر قابىل سېھرىگەر ئىدى. قۇربانجان ئادىل ھوشۇرنىڭ سەنشيا بوغۇزىدىن ئۆتۈشى ئۈچۈن ئىئانە يىغىش، رەئىسلەرنىڭ سورۇنىدا كارامەت كۆرسىتىش، كېسەللەرنى داۋالاش قاتارلىق ئىشلار بىلەن مەشغۇل بولۇپ تونۇلغان مەرھۇم يازغۇچى ئەخەت تۇردىنىڭ تەرىپىگە ئېرىشكەن، ئۇيغۇر جەمئىيىتىدە تازا ئالقىشلىنىۋاتقان بىر شەخس ئىدى. پەرھات تۇرسۇن دەل مۇشۇ كىشىنى ئۆزى ئاچقان كىتابخانىدا تارىختىكى ئەۋلىيا ئاپئاق خوجىغا ئوخشىتىپ مەسخىرە قىلدى. بولۇپمۇ قۇربانجاننىڭ خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئۇزۇن يىللار ئۇيغۇر ئېلىنى باستۇرۇش ۋە ھىيلىگەرلىكنى بىرلەشتۈرۈپ ئىدارە قىلغان سېكرېتارى ۋاڭ ئېنماۋغا ئوخشىتىپ ئۇنىڭ بېشىنى سىلاپ تۇرۇۋاتقان كۆرۈنۈشىنى كىنايە قىلىشى تېخىمۇ ئېشىپ كەتتى. پەرھات تۇرسۇن ئەتراپىغا يىغىلغان كىشىلەرگە تارىختىكى ئەۋلىيالىقنى يېشىش ئۈچۈن ئاۋال ئەۋلىيا دېگەن ئۇقۇمغا چۈشەنچە بەردى. ئاندىن ئاپئاق خوجىنىڭ قىلمىشلىرىنى چۈشەندۈرۈش ئۈچۈن گەپنى ئۇنىڭ خىيانەتلىك ھاياتىنى قەلەمگە ئالغان مۇھەممەت سادىق قەشقەرىنىڭ تەزكىرەئى ئەزىزان دېگەن كىتابىدىن باشلىدى. ئاپئاق خوجا ۋەتەنگە باشلاپ كەلگەن ئۇيغۇرنىڭ مۇنقەرزلىك قىسمىتىگە تۇنجى سەۋەبكار بولغان غالدان قۇنتەيجى بىلەن بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلدىن كېيىن ئۇيغۇر ئېلىگە تاجاۋۇز قىلغان تاجاۋۇزچى كاتتىباش ۋاڭ ئېنماۋنى سېلىشتۇرۇش ھەيران قالارلىق ئىش ئىدى. ئەمما پەرھات تۇرسۇن بۇنى كىشىلەرنىڭ ئالدىدا قىلدى. ئاخىرىدا مەيلى تارىختىكى ئەۋلىيالار بولسۇن ياكى رېئاللىقتىكى ئەۋلىيا بولسۇن ئۇيغۇرغا ۋاپا قىلمىغانلىقىنى، ئەۋلىيا دېگەن ئۇقۇمغا ئىشىنىپ ھاياتىنى دوغا تىككەن كىشىلەرنىڭ، ئۆزىنى ئەۋلىيا ساناپ سەللە ئورىۋالغان سېھىرگەرلەرگە ئەگەشكەن مىللەتنىڭ خەيرلىك نەتىجىگە ئېرىشەلمەيدىغانلىقىنى يەكۈنلىدى. ئۇ بۇ چۈشەنچىلەرنى دەپ چۈشەندۈرۈۋاتقاندا بىرەيلەن پوسۇققىدە قىلىپ، سىزنىڭ قۇربانجان تېرەكتە بىرەر ئۆچىڭىز بارمىدى؟ دەپ سوراپ قالدى. پەرھات تۇرسۇن شۇئان ماڭا قاراپ، قاراڭ بۇ نادانلىقنى، دېگەندەك لەپپىدە بىر قاراپ چىقتى-دە، نېرى كەتتى. كىتابخانىغا رېئاللىقتىكى ئەۋلىيانى كۆتۈرۈپ كىرگەن كىشىمۇ، پەرھات تۇرسۇننىڭ ئەتراپىغا يىغىلغان كىشىلەرمۇ بىرەر قۇر قىزىرىپ-تاتىرىپ تالىشىپ باقتى. ئەمما پەرھاتنىڭ پاكىتلىق سۆزلىرى ئالدىدا يا قۇربانجاننىڭ ئەۋلىيا ئەمەسلىكىنى تەن ئالالماي يا ئاللىقاچان تىكلەپ بولغان ئەۋلىياسىنى تېخىمۇ پۈۋلەپ پارقىرىتىپ بولالماي ياكى ئەۋلىيا دېگەن ساختا ئۇقۇمدىن ۋاز كېچەلمەي رەللە بولۇشتى مەن ئارىغا كىرىپ سالا قىلغان بولدۇم ئەمما سالايىم ھېچكىمگە خۇشياقمىدى ھېچكىم ھېچكىمدىن رازى بولمىدى ئاخىرىدا خېرىدارلار سەندەك دەھرىينىڭ كىتابخانىسىغا كىرگەن بىزمۇ ئەخمەق دېيىشىپ، چىرايىنى پۈرۈشتۈرۈپ، پېشىنى قېقىپ چىقىپ كېتىشتى. قارا ئوت پەرھات تۇرسۇننىڭ كىتابخانىسى بولۇپ، ئۈرۈمچىنىڭ ئۇيغۇر ئەڭ قاينايدىغان يېرى بولغان شامالباغ مەھەللىسىدە ئىدى. خىتايچە يەنئەنلۇ دېيىلىدىغان بۇ يەرگە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئوپېرا ئۆمىكى جايلاشقان بولۇپ، ئۇ ئەتراپ زىيالىيلار، ئۆلىمالار ۋە سەنئەتكارلارنىڭ ماكانى ئىدى. شۇ ئەتراپتا ئۈن-سىن دۇكانلىرى، كىتابخانىلار ۋە نەشرىياتلار كۆپرەك ئىدى. پەرھات تۇرسۇن كىتابخانىسىنى ئۇيغۇر لىبېراللارنىڭ فرونتى دەپ ئاتايتتى. بۇ فرونت مەندەك كونسېرۋاتىپ ياش زىيالىينى پات-پات ئۇچۇقداپ، ئويغىتىپ تۇراتتى. پەرھات تۇرسۇن شۇ كىتابخانىدا بولغان بىر يىغىلىشتا مېنىڭ ئۇيغۇرچە ئەدەبىي ئەسەرلەردە مەدەنىيەت چىنلىقى دېگەن ماقالەمنى كونسېرۋاتىپلىق نۇقتىسىدىن تەنقىد قىلدى. ئۇنىڭ قارىشىچە، قەدىمدىن قالغان ھەممە مەدەنىيەتنى مۇئەييەنلەشتۈرۈش بىھاجەت ئىكەن. بىر مىللەت كىشىلىرى ئەنئەنە، مەدەنىيەت، ئۆرپ-ئادەت دەپ قاراپ كەلگەن مىراسلارنىڭ ھەممىسى تەرغىب قىلىنىشقا ئەرزىمەيدىكەن. ئۇ ماڭا شۇ كۈنى پالچىلىق، جىنكەشلىك، داخانلىق دېگەن ئادەتلەرنى مىسال كەلتۈرۈپ، بۇلارنىڭ ئۇيغۇرلار ساداقەت بىلەن ساقلاپ كەلگەن ئەڭ قەدىمكى ئەنئەنە بولۇشىغا قارىماي، كىشىلەرنىڭ مېلىغا، جېنىغا ۋە روھىغا زىيان سېلىۋاتقانلىقىنى ئىزاھلىدى. شۇ كۈنى قايىل بولغان، بولمىغانلىقىم ئېسىمدە يوق. ئەمما، بەلكىم ئوخشىمىغان نۇقتىدىن قىلىنغان پىكىر بولغاچقا ۋە ياكى بىر مۇنچە ئادەمنىڭ ئالدىدا يۈز خاتىرە قىلىنماي، ماقالىڭىز يېڭىدىن قۇراشتۇرۇلغان كونا قۇرۇق گەپلەركەن، دېيىلگەچكىمۇ ئېسىمدە. ماقالەمدىكى رەڭ بېرىلگەن پاخپاق پىكىرلەرنى چۇۋۇپ تاشلىغان بولغاچقىمۇ ئۇنتۇپ قالماپتىمەن. ئەمما ئۇنىڭ تەنقىدى مېنى ئۆزۈمنىڭ پىكرىگە ئىقتىدا قىلىدىغان ۋە باشقىلارنى پىكرىمگە ئىقتىدا قىلدۇرۇشقا ھەۋەسلىنىدىغان ئەۋلىيالىق تەمەسىدىن تازىلىغان ئىدى. پەرھات تۇرسۇننىڭ تەرسالىقى شۇ دەرىجىگە يەتكەنكى، ئۇ ئوپېرا ئۆمىكىنىڭ يېنىغا ئاچقان كىتابخانىسىدا رېئاللىقتىكى ئەۋلىيا دېگەن كىتابنى سېتىشنى رەت قىلغان ئىدى. مەزكۇر كىتاب بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىللارنىڭ ئاخىرىدا ئۇيغۇرلار ئارىسىدا ئەڭ بازارلىق مەنىۋى تاۋار ئىدى. شەھەردىكى ئىجارىسى ئەڭ قىممەت يەرگە دۇكان ئېچىپ، ئىدىيەسىگە ئۇيغۇن كەلمەيدىغانلىقى ئۈچۈنلا ئەڭ خېرىدارلىق بىر كىتابنى ساتماسلىق نورمال دەپ قارالمىغان بولۇشى مۇمكىن. ئاۋام ئۇيغۇر ئەۋلىيا دەپ تونۇۋاتقان، غوللۇق زىيالىيلار تەرىپلەپ ماقالە يېزىۋاتقان، ئابلەت ئابدۇرېشىتتەك رەئىسلەر تۆرلەرگە ئېلىپ ئىناۋىتىنى قىلىۋاتقان بىر شەخسنى، ئۇيغۇرلارنى خۇراپاتلىققا مايىل قىلىدۇ، شەخسكە چوقۇنۇشنى پەيدا قىلىدۇ، ئۇيغۇر تۇرمۇشىنى ئوتتۇرا ئەسىرگە سۆرەيدۇ، دېگەن ئادەم پەرھات تۇرسۇندەك بۇنداق شەخس ئەلۋەتتە ئېتىرازغا، نەپرەتكە، تۆھمەتكە قېلىشى تەبىئىي ئەلۋەتتە. تارىختا ئەۋلىيالارنىڭ كاتتا بىرى ئاپئاق خوجىنى تەنقىد قىلغان ئۇيغۇرنىڭ بېشىدا نېمە غەملەر قاينىدى ئۇ بىزگە قاراڭغۇ. ئەمما رېئاللىقتىكى ئەۋلىيانى ۋە ئۇيغۇرنىڭ كىملىكىگە، ئىستىقبالىغا ئەۋلىيالىق قىلماقچى بولغان ھاكىمىيەتنى تەنقىد قىلغان پەرھات تۇرسۇن خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ قولىدا جازا ئۆتەۋاتىدۇ. ئەپسۇس، ئەۋلىيالىق ماقامىدا ئالدامچىلىق قىلغان زات ئۇيغۇرنىڭ ئېسىدىن كۆتۈرۈلۈپ كەتتى. چۈنكى، ئەۋلىيا ئاتىلىپ بولغان، ھاكىمىيەت يېنىغا تارتقان كىشىنىڭ تەرىپلىك يېرى ئاشكارا يېزىلغان بىلەن، تەنقىدلىك تەرىپى قەلەمگە ئېلىنماي قالىدىغان گەپكەن. بەلكىم يازىدىغانلارمۇ پەرھات تۇرسۇننىڭ پاجىئەلىك قىسمىتىدىن ئىبرەت ئالغاندۇ. ئەھمىيەتلىك يېرى شۇكى، بۈگۈنكى دۇنيادا تارىختىكى ئەۋلىيانىڭ قىلمىشىنى تەنقىد قىلغان ئۇيغۇر بىلەن، رېئاللىقتىكى ئەۋلىيانىڭ ئالدامچىلىقىنى پاش قىلغان ئۇيغۇر ئوخشاشلا ئېتىراپقا ئېرىشتى. ئاپئاق غوجىنىڭ مۇناپىقانە سىماسىنى سىزىپ چىققان مۇھەممەد سادىق قەشقىرى يازغان تەزكىرەئى ئەزىزان بىلەن رېئاللىقتىكى ئەۋلىيانى تەنقىد قىلغان پەرھات تۇرسۇننىڭ ئارقا كوچا دېگەن رومانى ئوخشاشلا كولومبىيە نەشرىياتىنىڭ دىققىتىگە سازاۋەر بولدى.